ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ອາກາດແຖວວຽງຈັນ ໜອງຄາຍ ແຖວນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະໃນເ ວລານີ້ ຕອນນີ້ຖືວ່າກະເປັນຊ່ວງລະດູຝົນເນາະ ແຕ່ວ່າຍາມກາງເວັນນີ້ ຟ້າຝົນບໍ່ຕົກ ແດດ ອາກາດກະຊິຮ້ອນຫຼາຍເນາະ ບາງມື້ກະ 30 ເກືອບ 37 38 ອົງສາ ແຕ່ວ່າກະຊິມີຝົນສະລັບກັນແນ່ ກະເຮັດໃຫ້ອາກາດບາງ ມື້ກະ ກະເຢັນລົງສະບາຍແນ່ເນາະ ອືມ ກະແປວ່າຮ້ອນ ແຕ່ວ່າຮ້ອນເມືອງໄທມັນຮ້ອນປຽກ ເຫື່ອອອກ ມັນບໍ່ຄືຮ້ອນຄືປະເທດອົດສະຕຣາລີ ອັນຊິຮ້ອນ ຮ້ອນໄໝ້ ມັນ ມັນເຫື່ອບໍ່ອອກ ມັນຮ້ອນແຫມແບບໃບຕອງກ້ວ ຍອັນຕາກແດດນີ້ລະໄປ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານເລື່ອງໃໝ່ໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ມັນເປັນມາ ຫຼືວ່າດ້ວຍເຫດໃດເນາະ ທີ່ວ່າທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະກາດມີໄຊໃ ນການຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ທາງ ສປປ ລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ການສູ້ສຶກໂຄວິດ-19 ເນາະ ໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະມີໄຊຊະນະເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັດໂຄໂຣນາ 2019 ແລະກະເປັນກ້າວແລກທີ່ສຳຄັນ ໂດຍການປະກາດດັ່ງກ່າວກະມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາ ກຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 19 ຄົນ ໃນສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກຈາກໂຮງພະຍາບານແລ້ວ ໂດຍຄົນສຸດທ້າຍກະເປັນຊາຍໄວ 18 ປີ ອາໄສໃນວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນຜົນຕວດຄົນທີ 8 ຂອງປະເທດ ແລະກະເຂົ້າຮັບການຮັກສາທີ່ໂຮງພະຍາບານມິດຕະພາບ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະຂະນະນີ້ກະບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ ລວມກະ 59 ມື້ຕໍ່ເນື່ອງກັນແລ້ວ ຢ່າງໃດກໍຕາມເນາະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະເຕືອນທຸກພາກສ່ວນຢ່າປະໝາດ ລັດຖະບານຊິປະເມີນສະຖານະການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມເຖິງປັບທົບທວນກ່ຽວ ກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະກະເໝາະສົມກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະກະທະຍອຍກັບມາເປີດກິດຈະການໃນພາກທຸລະກິດຕໍ່ໄປ ເນາະ ໂອ ມັນກະເປັນຂ່າວດີເຕີບ ແຕ່ວ່າໃຜຊິເຊື່ອ ຫຼືບໍ່ເຊື່ອຫັ້ນວ່າ ຈາກປະຊາຊົນ ປະມານ 7 ລ້ານຄົນໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແມ່ນວ່າມີແຕ່ພຽງແຕ່ 19 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະປົວດີໝົດນີ້ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີ ກ ແຕ່ວ່າຕາມສັງເກດການເນາະ ເຮົາມາມອງເບິ່ງຈັ່ງຊີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາເມລິການີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວກະຕາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວແຕ່ກ່ອນປະເທດບຣາຊິລກະບໍ່ຄ່ອຍມີ ບັດນີ້ປູດໆໆຂຶ້ນ ປູດຂຶ້ນບັ ກຫຼາຍໆ ຈົນເຖິງຂັ້ນລະດັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ປະເທດອິນເດຍຄືກັນ ເລີ່ມຕົ້ນກະເລັກໆນ້ອຍໆ ເອົາໄປເອົາມາ ດຽວນີ້ມັນ ຢູ່ໃນລະດັບທີ 4 ແລ້ວ ແລ້ວກະອາດຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼືວ່າຫຼາຍກວ່າອາເມລິກາພຸ້ນ ກະບໍ່ຈັກແລ້ວ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ໂປໂລອອກມາປະກາດວ່າ ມີໄຊຊະນະໃນການຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນຂ່າວໃຫຍ່ບໍ່ໃນລາວ ອັນນີ້ກະຖືວ່າເປັນຂ່າວໃຫຍ່ເນາະ ແ ລະກະມີການອອກທາງ ທາງສື່ໃນປະເທດໄທນຳເນາະ ກະສັງເກດວ່າ ເອີ ການເຖິງວ່າບໍ່ມີຜູ້ປ່ວຍແລ້ວນີ້ ໃນລາວນີ້ເນາະ ກະສັງເກດກະອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ຄ່ອນຂ້າງແນ່ນອນ ກໍເພາະວ່າໃນກໍລະນີທີ່ຄົນ ໄທຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຂ້າມມາປະເທດໄທ ແລະກະມີການກັກໂຕ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຢູ່ໜອງຄາຍ ຫຼືຈັງຫວັດອື່ນໆ ຕາມຊາຍແດນເນາະ ລວມໆກັນກະເປັນພັນຄົນ ຄົນ ຫຼັກ ຫຼັງຈາກກັກໂຕແລ້ວ ກະພົບວ່າບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອແຕ່ຈັ ກຄົນຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ມັນກະເປັນການດີຢູ່ ອັນນີ້ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມນອກເລື່ອງໄປໄດ້ ທີ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ມັນມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງເອົາສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍພະນັກງານແຮງງານຕ່ າງໆ ຢູ່ໃນໂຮງງານໂຮງຈັກໃນລາວ ຄືໂລງງານປະກອບລົດຈັກໃຫ້ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ຂ່າວຄາວນີ້ມັນໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາຮອດປະເທດໄທ ຫຼືວ່າມີໃຜ ຫຼືວ່າໜັງສືພິມຂ່າວຄາວໃ ດເອີ່ຍເຖິງຫຼືບໍ່ເນາະ ຫຼືວ່າລັດຖະບານໄດ້ມາເວົ້າບໍ່ ອັນນີ້ໃນ ໃນຂ່າວໃນປະເທດໄທ ກະບໍ່ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວຕົງນີ້ເນາະ ແຕ່ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ເຫັນມີຂ່າວໂຕນີ້ອອກມາ ແລະ ອັນນ່າ ເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ນະ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ -19 ນີ້ກໍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະຫາຍໃຫຍ່ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ອອກມາປະກາດຂ່າວຕ່າງໆນີ້ນະ ແມ່ນວ່າກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວໄດ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນ ກະໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ອ່າ ອອກມາໃຫ້ ໃຫ້ຂ່າວກ່ອນລະ ໄດ້ ໄດ້ຖະແຫຼງເທື່ອນີ້ເນາະ ອັນນັ້ນກະເປັນລາຍລະອຽດສ່ວນໜຶ່ງ ກະບໍ່ຫຼາຍເນາະ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ຄັ້ງນີ້ກະຖືວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຜູ້ອອກມາຢືນຢັນຕໍ່ປະຊາຊົນເອງໃນເທື່ອນີ້ ເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄວິດ-19 ໃນລາວນີ້ນະ ທີ່ວ່າ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າມັນຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວເນາະ ຕາມຄວາມເຫັນຂອງເພິ່ນນີ້ ມີໄຊແລ້ວ ແຕ່ວ່າເພິ່ນວ່າມັນອາດຈະມີລອບສອງ ກັບຄືນມາອາລະວາດພື້ນແຜ່ ນດິນລາວອີກນີ້ນະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ປະກາດນະໂຍບາຍແນວໃດອອກມາປ້ອງກັນຮອບສອງຫຼືບໍ່ເນາະ ຄັນເວົ້າເຖິງຮອບສອງເນາະ ເພິ່ນ ກະໄດ້ຝາກເຕືອນປະຊາຊົນ ແລະກະທຸກພາກສ່ວນວ່າຢ່າໄດ້ປະໝາດ ແລະກະທາງລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ ກະຊິປະເມີນເປັນລະຍະໆ ເພື່ອທົບທວນແຜນເປັນລະຍະ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການໃນ ປັດຈຸບັນ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງການປະເມີນນີ້ກະເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ຖ້າຫາກວ່າປະເມີນແລ້ວ ຄາດວ່າຊິບໍ່ມີ ຫຼືມີໜ້ອຍ ໃນການເກີດລອບສອງນີ້ ເລື່ອງຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ກະຊິເປີດຕໍ່ໄປໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ໄດ້ ໄດ້ເຮັດວຽກເຮັດງານກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ກະແປວ່າສະຖານະການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລາວນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະດີຈະງາມແນວໃດກໍຢ່ານີ້ ແປວ່າຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ທຸລະກິ ດເສດຖະກິດຕ່າງໆນີ້ ມັນຍັງບໍ່ກັບຄືນປົກກະຕິ 100% ເທື່ອ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະຖືວ່າ ຍັງບໍ່ 100% ແຕ່ວ່າຊິປະເມີນເປັນລະຍະ ບາງສ່ວນນີ້ກະອາດຊິເປີດໃຫ້ ອ່າ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດກັນໄວໆນີ້ ຄືຈັ່ງປະເທດໄທຕອນນີ້ ກະ ຊິປະກາດເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີສີ່ແລ້ວ ກະປະກາດໃຫ້ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ ອ່າ ໄດ້ເປີດດຳເນີນທຸລະກິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແລະກະມີບາງຢ່າງຍັງ ຍັງບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້ ຈັ່ງພວກຜັບພວກບາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະ ຂອງປະເທດໄທນີ້ ກະບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນ ໃນປະເທດມາ ຕໍ່ກັນ 13 ມື້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ ທີ່ພົບຊຸມື້ນີ້ໃນປະເທດໄທ ກະມາຈາກຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອິນເດຍ ສະຫະລັດ ອີ່ຫຍັງພວກນີ້ເນາະ ກະມີມື້ລະສີ່ຫ້ າຄົນ ເຈັດຄົນຈັ່ງຊີ້ນະ ເອົາ ຢ່າງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າເປັນຂ່າວດີເລີຍ ທີ່ວ່າໃນລາວປະກາດວ່າມີໄຊໃນການຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນອາດຈະມາຮອບສອງ ຫຼືວ່າຮອບສາມ ຫຼືໃນອະນາຄົດມັນຈະເປັນແນວໃ ດຫັ້ນ ກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງຕໍ່ໄປ ແລ້ວເລື່ອງໃໝ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ນະ ກ່ຽວກັບລົດໄຟລາວ-ຈີນນີ້ກໍ ແມ່ນວ່າເຮັດຖ້ຳ ຫຼືວ່າອຸບມົງລອດພູລອດຜາຕ່າງໆ ອັນ ສຳເລັດແລ້ວນີ້ ກໍມັນ ມັນ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບອີ່ຫຍັງ ມັນ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ມີຈັກຖ້ຳ ຢູ່ບ່ອນໃດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ກໍຄືມີລາຍງານເນາະວ່າ ເຖິງເລື່ອງຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ ກະເປັນຖ້ຳບ້ານແສນຊຸມ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 661 ແມັ ດ ເອີ ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ໃນບໍລິເວນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພື້ນທີ່ລາບ ແລະກະພື້ນທີ່ພູເຂົາຂອງພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອຂອງລາ ວເນາະ ໂດຍທ່ານ ເລີຍ ເຊົາ ເລຂາທິການພັກປະຈຳຄະນະກຳມະການຖານປະຕິບັດການ ລົດໄຟຂອງກຸ່ມບໍລິສັດວິສະວະກຳລົດໄຟແຫ່ງປະເທດຈີນໝາຍເລກ 2 ຫຼືວ່າ CREC 2 ກະຮັບຜິດຊອບງານວາງລາງລົດໄ ຟຈີນ-ລາວ ກ່າວກັບຜູ້ສື່ຂ່າວນະວ່າ ຈາກສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຸ່ມບໍລິສັດ CREC 2 ຈະໄດ້ວາງແຜນວຽກຢ່າງຮອບຄອບ ໂດຍມີການລະດົມ ຈ້າງ ອ່າ ຄົນລາວກວ່າ 700 ຄົນ ກະພ້ອມກັບວິສະ ວະກອນ ແລະ ຄົນງານຈາກຈີນອີກ 200 ຄົນ ກະໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະກະເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເລັ່ງລາງທາງລົດໄຟສາຍນີ້ ຈາກທີ່ເຄີຍວາງລາງໄດ້ 2 ກິໂລແມັດຕໍ່ 3 ມື້ໃນໄລຍະແລກ ໃຫ້ເ ປັນ 1.5 ກິໂລແມັດຕໍ່ມື້ ໂດຍວຽກວາງລາງນີ້ກະໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນວ່າງວັນທີ 27 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ແລະກະສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າສຳລັບການແລ່ນຂອງລົດໄຟ ລົດໂດຍສານ ແລະກະລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງ ຂອງລົ ດໄຟສາຍນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການປະຍຸກໃຊ້ມາດຕະຖານການຈັດການ ແລະກະເຕັກນິກຕ່າງໆຂອງຈີນ ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ ກະເລີ່ມຕັດຈາກບໍລິເວນຊາຍແດນບໍ່ເຕັນ ທາງຕອນເໜືອຂອງລ າວ ຊຶ່ງມີພົມແດນຕິດກັບຈີນ ໂດຍສິຮອງຮັບຂະບວນລົດໄຟທີ່ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ມີຄວາມຍາວທັງໝົດນີ້ກະ 414 ກິໂລແມັດ ປະກອບດ້ວຍສະພານ ແລະກະຖ້ຳ ຄິດເປັນສັດ ສ່ວນປະມານ 60% ຂອງເສັ້ນທາງ ໄດ້ແກ່ຖ້ຳ 72 ໝ່ອງ ຄວາມຍາວລວມກັນກະ 198 ກິໂລແມັດ ແລະກະສະພານ 170 ໝ່ອງ ຄວາມຍາວກະ 62 ກິໂລແມັດເນາະ ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວນີ້ ກະສ້າງຂຶ້ນໂດຍມູນລະຄ່ າປະມານ 5 ລ້ານ 9 ແສນລ້ານດອນລາ ເອີ ການກໍ່ສ້າງກະເລີ່ມວ່າງເດືອນທັນວາປີ 2016 ໂດຍມີກຳນົດແລ້ວເສັດ ແລະກະເປີດໃຊ້ງານຢູ່ໃນເດືອນທັນວາປີ 2021 ເນາະ ແຕ່ວ່າຄັນເຮົາເວົ້າຫຍໍ້ໆ ສະຫຼຸບເອົານີ້ແມ່ນວ່ າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເກືອບຮອດວຽງຈັນແລ້ວ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າມັນ ມັນ ມັນສ້າງແລ້ວຈັກເປີເຊັນແລ້ວເນາະ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເຫັນບອກວ່າສ້າງແລ້ວມານີ້ກະປະມານ ເ ອີ 60 70% ແລ້ວຫັ້ນນະ ໂອ 60 70% ກະແປວ່າ ໂອຍ ມັນເກືອບຊິຮອດວຽງຈັນແລ້ວ ກໍແປວ່າຄົນລາວຊິໄດ້ຂີ່ລົດໄວ ຄວາມໄວສູງໄວໆນີ້ລະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າຄົນເຮົາບໍ່ຮູ້ນີ້ນະ ອັນໃດ ກໍວ່າໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເອີ ຈີນມາສ້າງ ແທ້ຈິງມັນບໍ່ແມ່ນຈີນຜູ້ດຽວໄດ້ສ້າງ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າແມ່ນເງິນຈີນ ໂຄງການຈີນ ອັນໃດກໍຈີນໝົດ ແຕ່ວ່າໄທໄປສ້າງກະມີໃດ໋ ອັນເສັ້ນທາງລົດໄຟຫັ້ນກໍ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ນີ້ ເຖົ້າແກ່ຜູ້ໜຶ່ງ ໄທບ້ານກອງ ນາງ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ແຫຼະ ອຳເພີທ່າບໍ່ນີ້ແຫຼະ ກໍເປັນຜູ້ໄປສ້າງ ໄປເຊົ່າເຮືອນຢູ່ນາຊາຍທອງ ອັນຫຼັງບັກໃຫຍ່ ເອົາຄົນງານໄປນອນໄປກິນຢູ່ຫັ້ນ ລະກະໄປສ້າງເສັ້ນທາງ ແຕ່ວ່າສ້າງບໍ່ພໍສອງສາມທິດນີ້ລ ະ ຈັ່ງໃດບຸ ຜູ້ກ່ຽວວ່າຖືກຕົ້ມ ກໍເລີຍວ່າກັບຄືນມາກອງນາງ ລະກະມີຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ທີ່ບ້ານວຽງຄຸກ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ແຫຼະ ກະ ກໍໄປສ້າງຄືກັນ ກໍໄປ ໄປຮັບເໝົາເນາະ ໝາຍເຖິງວ່າບໍລິສັດຈີນຫັ້ນເຂົາໃຫ້ ຄົນໄທນີ້ເໝົ າເຮັດ ຈັກເຮັດວຽກຫຍັງ ລະກະແປວ່າຄົນໄທມີຫຸ້ນສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຊື່ສຽງ ບໍ່ໄດ້ອອກຊື່ ເລື່ອງນີ້ນີ້ ຂ່າວ ຂ່າວລາວ ຫຼືວ່າຂ່າວ ຂ່າວຈີນ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະມີ ມີການ ໄທບ້ານເພິ່ນກ ະເວົ້າກັນຢູ່ເນາະວ່າ ການໄປລັບ ອ່າ ເຮັດວຽກຢູ່ ຢູ່ລົດໄຟຂອງຈີນຢູ່ລາວເນາະ ກະເປັນການໄປລັບ ລັບງານເໝົາເປັນຊ່ວງ ຊ່ວງສັ້ນໆ ຊ່ວງນ້ອຍໆ ເປັນຈຳນວນເງິນບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍພໍເທົ່າໃດ ຂອງເປັນ ເປັນການ ຈ້າງລາຍຍ່ອຍນະ ບໍ່ເປັນ ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະເລີຍບໍ່ຄ່ອຍເປັນຂ່າວອີ່ຫຍັງ ອືມ ແມ່ນຢູ່ແຫຼະ ເພາະ ເພາະວ່າຈີນອອກໜ້າອອກຕາເປັນຜູ້ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າບາງເທື່ອເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍ ໆຫັ້ນ ກະ ກະແມ່ນບໍລິສັດນ້ອຍໆ ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງໄທນີ້ລະໄປສ້າງ ແຕ່ວ່າບາດສ້າງແລ້ວຫັ້ນ ເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຫຼືວ່າແນວໃດກະຢ່ານີ້ ບໍລິສັດໄທນີ້ ຄືຈະບໍ່ມີຊື່ສຽງນຳ ບໍ່ຖືກກ່າວເອີ່ຍເຖິງ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງສ້າງລົດໄຟນີ້ນະ ທີ່ວ່າມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ 60-70% ແລ້ວ ແລ້ວຫັ້ນກໍ ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວບໍ່ ເພາະວ່າບາງທີທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ ຫຼືວ່າບໍ່ເຄີຍສົນໃຈຊ້ຳວ່າ ເງິນຊົດເຊີຍທີ່ວ່າລາງລົດໄຟຜ່າຜ່ານຮົ້ວສວນບ້ານເຮື ອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນວ່າຕາດິນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເມືອງນາຊາຍທອງນະ ແມ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຖືກຊົດເຊີຍໝົດແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນ ອັນນີ້ມີຂ່າວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ກະທັ່ງທີ່ວ່າສ້າງມາແລ້ວ 70% ນີ້ນະ ອັນນີ້ຍັງ ບໍ່ມີຂ່າວ ຂ່າວຕົງນີ້ອອກມານະ ເລື່ອງຂອງຄ່າຊົດເຊີຍ ຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນເປັນຂ່າວອອກມາໃຫ້ ໃຫ້ໄດ້ຍິນເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ ທີ່ວ່າສຳເລັດມາແລ້ວ 60-70% ນີ້ ກໍແມ່ນວ່າທາງການລາວ ຫຼືວ່າທາງກ ານຈີນກະດີນີ້ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ເອີ່ຍ ຫຼືວ່າກ່າວເວົ້າອອກມາຫຼືບໍ່ ວ່າມັນຈະສ້າງສຳເລັດຕາມເວລາທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ ອືມ ອັນນີ້ກະ ກະຫຼັງການຢືນຢັນຕົງນີ້ເນາະ ກະ ກະບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຫຍັງ ແຕ່ວ່າຕາມກຳນົດເກົ່າ ກ ະຄືຊິແລ້ວ ລະກະເປີດໃຊ້ງານໄດ້ນີ້ ກະປະມານປາຍປີ 2021 ກະຄືເດືອນທັນວາຄົມເນາະ ອືມ ກະແປວ່າເວົ້າງ່າຍວ່າ ຄັນວ່າປາຍປີ 2021 ນີ້ ກະແປວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ໄປ ໄປຮອດກາງປີໜ້າ ກະແປວ່າປະມານປີໜຶ່ງ ກ ະແປວ່າຊິໄດ້ຂີ່ແຫຼະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຫັ້ນນະເນາະ ເປັນຈັ່ງໃດກໍຢ່າແຫຼະ ປະມານປີເຄິ່ງ ປະມານນີ້ເນາະ ເອີ ໂອເຄ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າສົນໃຈນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ໜ່ວຍປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງປະເທດໄ ທນີ້ນະ ເປີດເຜີຍສຳລັບໄລຍະເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ກໍແປວ່າໜ່ວຍປາບປາມຢາເສບຕິດ ຕາມລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ກໍຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍແທ້ໆນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງແທ້ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນກ່ຽວກັ ບເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະມາຊິກລຸ່ມນ້ຳຂອງເນາະ ໃນການຮ່ວມມືກັນປາບຢາເສບຕິດໃນ ໃນພື້ນທີ່ເນາະ ອັນນີ້ເປີດເຜີຍໂດຍໜ່ວຍງານຢາເສບຕິດຂອງໄທ ກະໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າ ໄລຍະ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ປະເທດສະມາຊິກລຸ່ມນ້ຳຂອງ ກະຮ່ວມມືກັນຍຶດຢາເສບຕິດຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ໂດຍທ່ານ ນິຍົມ ເຕີມສີສຸກ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດ ຫຼືວ່າ ປປສ ຂອ ງໄທ ເປີດເຜີຍວ່າ ການເຮັດວຽກຕາມແຜນປະຕິບັດການສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ 1511 ເປັນນະໂຍບາຍການແກ້ບັນຫາຢາເສບຕິດເຊີງລຸກຂອງປະເທດສະມາຊິກໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ ປີ 2019 ເຖິງ 31 ພຶດສະພາ 2020 ກໍລວມໄລຍະເວລາປະມານ 6 ເດືອນເນາະ ກະມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ກະເກີດຜົນຈັບຕ້ອງໄດ້ ໂດຍສະມາຊິກທັງ 6 ປະເທດ ກະໄດ້ແກ່ ມີຈີນ ມຽນມາ ລາວ ຫວຽດນາມ ກຳພູຊາ ແລະ ກະໄທ ປະຕິບັດກ ານໃນພື້ນທີ່ຂອງແຕ່ລະປະເທດລວມກວ່າ 5,600 ຄັ້ງ ຈັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ເກືອບ 7,000 ຄົນ ພ້ອມຍຶດຂອງກາງຢາເສບຕິດໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າ ຢາບ້າ 261 ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ໌ 9,000 ກິໂລກຣາມ ເຮໂຣອີນ 1,300 ກິໂລກຣາມ ສາ ນຕັ້ງຕົ້ນອີກ 8.6 ຕັນ ແລະ ກໍເຄມີພັນຊະນິດອື່ນໆ ເກືອບ 500 ຕັນ ແລະ ກະເຄື່ອງຜະລິດອື່ນໆອີກກວ່າ 2,000 ລາຍການ ໂດຍການ ຈາກການປະຕິບັດການຮ່ວມກັນ ຈະເປັນຄວາມສຳເລັດໃນການແກ້ບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕັ້ງ ແຕ່ຕົ້ນທາງໃນພື້ນທີ່ແຫຼ່ງຜະລິດ ໂດຍສະເພາະລັດສານເນາະ ໂດຍຈາກປະລິມານສານຕັ້ງຕົ້ນເຄມີພັນທີ່ຍຶດໄດ້ ປະມານການວ່າສາມາດນຳໄປຜະລິດຢາບ້າ ອາ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 5,000 ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ໌ 248 ຕັນ ເຮໂ ຣອີນ 198 ຕັນ ເທົ່າກັບວ່າປະເທດສະມາຊິກຈະມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ຢາເສບຕິດ ປະລິມານຈຳນວນມະຫາສານນີ້ບໍ່ສາມາດຜະລິດຂຶ້ນ ແລະ ກະສົ່ງອອກມາຈາກແຫຼ່ງຜະລິດໄດ້ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານລ າຍງານນີ້ນະ ທີ່ວ່າພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນສຳເລັດໃນການປາບປາມຢາເສບຕິດນີ້ ກໍໂດຍການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນຈາກບັນດາປະເທດຕາມພາກລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຄືທ່ານເວົ້າແລ້ວ ເພິ່ ນສຳເລັດ ເພິ່ນສ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າເພິ່ນບໍ່ສຳເລັດ ເພາະວ່າຫຼັກຖານມັນມີຢູ່ ຄືວ່າໃນທຸກໆມື້ນີ້ນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮໂຣອີນ ຢາຝິ່ນນີ້ມັນຊິມີໜ້ອຍລົງກໍຕາມ ແຕ່ວ່າຢາບ້າ ຢາໄອສ໌ນີ້ມັນທະວີຂຶ້ນ ຖືກຈັບຢູ່ເ ລື້ອຍໆ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ລາຍງານຂ່າວໄປໃນຫວ່າງສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຫຼືວ່າກ່ອນນີ້ບໍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ກໍແມ່ນວ່າຈັບໄດ້ຢາບ້າຕັ້ງຫຼາຍແສນເມັດ ແລະ ກໍຢາໄອສ໌ອີກ ທີ່ວ່າມີຄົນເອົາໃສ່ເຮືອຂ້າມຈາກ ຝັ່ງລາວມາ ມາສົ່ງຢູ່ຝັ່ງໄທນີ້ ແຕ່ວ່າສອງຄົນທີ່ມາຮັບເອົາຢາຫັ້ນ ເອີ ແລ່ນເຂົ້າປ່າໄປ ຈັບບໍ່ໄດ້ຫັ້ນ ກະ ກະສະແດງວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມສຳເລັດ ນອກຈາກທີ່ວ່າມີການຄືບໜ້າໃນການປາບປາມຢາເສບຕິດ ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ສຳເລັດເທື່ອນີ້ນະ ໂດຍໃດພວກເພິ່ນຈຶ່ງໂປໂລອອກມາປະກາດວ່າສຳເລັດເນາະ ອັນນີ້ກະຈະເປັນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າເລື່ອງຂອງການຜະລິດນີ້ ມັນກະມີໃນພື້ນທີ່ ທີ່ ອາ ຍັງບໍ່ ຍັງເຂົ້າເຖິງບໍ່ໄດ້ເນາ ະ ແລະ ກະຈະມີການເລັດລອດອອກ ອອກມາໄດ້ຢູ່ ການປາບປາມທີ່ຜ່ານມາ ກະຖືວ່າມີຄວາມຈິງຈັງ ພໍສົມຄວນ ລະກະຈາກທີ່ເຄີຍລະບາດກັນທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດໄທ ຕອນເໜືອຂອງລາວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຕອນນີ້ກະຜູ້ທີ່ຜະລິດກະພະຍາຍາມຫາເສັ້ນທາງໃໝ່ ກະເລີຍມາອອກທາງແຖວອີສານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລະອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ບອກວ່າມັນມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຖືກຈັບໄດ້ຂະນະນີ້ ກະເນື່ອງຈາກວ່າພວກຢາເສບຕິດນັບ ມື້ກະຊິມີ ມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ມິດສາຊີບກະພະຍາຍາມເຮັດ ທຸກວິຖີທາງທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາ ລະກັນຫາມາຈຳໜ່າຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫາມາຂາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ແນ່ນອນແລະ ແນວໃດມັນຊິຮັ່ງ ຮັ່ງໂດຍທາງລັ ດນີ້ ກະເພາະວ່າຄົນເຮົາມັນຕ້ອງເຮັດລະ ເພາະວ່າຄວາມທຸກຍາກຜູ້ໃດກໍບໍ່ປາດຖະໜາ ແຕ່ວ່າເວົ້າເລື່ອງທີ່ວ່າພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າສຳເລັດໃນການປາບປາມຢາເສບຕິດນີ້ນະ ແມ່ນຄວາມຈິງແທ້ໆນີ້ແມ່ນປ າບປາມຢາຝິ່ນຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ກໍໂດຍໂຄງການຂອງ ພະມະຫາກະສັດຂອງປະເທດໄທ ເພິ່ນມີໂຄງການປາບປາມ ອັນນັ້ນສຳເລັດແທ້ ສະຫະປະຊາຊາດ ລະກະໂລກນີ້ກໍຮັບຮູ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າອັນເພິ່ນເວົ້າວ່າເພິ່ ນສຳເລັດປາບປາມຢາເສບຕິດ ຂ່າວໃນປັດຈຸບັນນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນດອກ ມີຄວາມຄືບໜ້າຊື່ໆ ແຕ່ວ່າສຳເລັດຫັ້ນຍັງບໍ່ສຳເລັດເທື່ອ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທ ດແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ຄືພະມ້າ ລາວ ໄທ ຂະເໝນ ຫວຽດນາມຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນນະ ເອີ ຈີນນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່າປະສົມປະສານກັນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນແຕ່ລະປະເທດນີ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງຈິງຈັງບໍ່ ເພາະວ່າໃນບາງປະເທດຫັ້ນ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດນີ້ມັນຍັງດຳເນີນກັນຢູ່ຢ່າງມາກມາຍຢູ່ ລະກະເອົາຂ້າມມາປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ນະ ກະແປວ່າພວກເພິ່ນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື 100% ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະເຂົ້າໃຈ ວ່າຄວາມຮ່ວມມືໂຕນີ້ກະເປັນໄປ ໄປ ໄປດ້ວຍດີເນາະ ເປັນໄປຢ່າງດີ ກະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຂ້ອນຂ້າງ ເອີ ຮຽກວ່າດີ ດີຢ້ຽມ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຊິເປັນລາຍນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະລາຍໃຫຍ່ເນາະ ເປັນລ້ານເ ມັດຈັ່ງຊີ້ ກະ ກະມີຂ່າວອອກມາ ຫຼືວ່າເປັນແສນເມັດກະມີຂ່າວອອກມາຢູ່ເລື້ອຍເນາະ ກະຈາກການລາຍງານນີ້ກະເຫັນບອກວ່າສາຍເນາະ ສາຍລັບ ກະຄືວ່າສາຍ ສາຍທີ່ອາດຊິເປັນສາຍໃນປະເທດ ສາຍຕ່ າງປະເທດ ເພິ່ນກະປະສານຂໍ້ມູນກັນ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັນ ລະກະແຈ້ງກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ນຳມາເລື່ອງຂອງການຈັບຢາເສບຕິດໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເປັນຕົວຢ່າງມາ ມາຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ ແລ້ວກ່ຽວກັ ບເລື່ອງຢາເສບຕິດນີ້ນະ ທີ່ວ່າດັ່ງທີ່ເຮົາເຄີຍເວົ້າກັນນັ້ນ ແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພາກເໜືອໄທນີ້ມັນ ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີການເອົາຢາບ້າຢາໄອສ໌ເຂົ້າມາຊາຍແດນປານໃດ ເພາະວ່າໃນແຖວນັ້ນນັ້ນ ມັນມີການປາບປາມ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ລະກະຮຸນແຮງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ມັນໄດ້ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານພາກເໜືອລາວລົງມາສູ່ພາກກາງ ລະກະເອົາຂ້າມນ້ຳຂອງມາພາກອີສານພາກກາງນີ້ກໍ ແມ່ນວ່າໃນພາກໃຕ້ໆພຸ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງແ ຖວຊ່ອງເມັກບໍ່ ໃນຈັງຫວັດອຸບົນພຸ້ນ ມັນກະເປັນຊາຍແດນທີ່ວ່າມີສາມຫຼ່ຽມ ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນທອງຄຳຫຼືບໍ່ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຫັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນມີຢາເສບຕິດມາ ເຂົ້າມາແຖວນັ້ນຫຼາຍຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຖືວ່າມີຄືກັນ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍທໍ່ແຖວ ເອີ ຕັ້ງແຕ່ ໄລ່ມາຕັ້ງແຕ່ມຸກດາຫານ ນະຄອນພະນົມ ບຶງການ ໜອງຄາຍນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າໂຊນນີ້ກະສິຫຼາຍແດ່ ແຕ່ວ່າຖ້າໂຊນໄປທາງອຸບົນ ສະແກ້ວ ທາງຕາດ ພວກນັ້ນກະຖືວ່າຂ້ອນຍັງຂ້ອນຂ້າ ງໜ້ອຍຢູ່ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສາມຫຼ່ຽມນີ້ນະ ແຖວໆດົງກັນທຸງນັ້ນກໍ ທີ່ວ່າມັນເປັນຊາຍແດນສາມປະເທດຕິດກັນຫັ້ນນະ ຄັນເອົາມາແຖວນັ້ນມັນກະຄືຊິດີ ຫຼືວ່າຊິງ່າຍກວ່າ ເພາະວ່າມັນເອົາໄປຫວຽດນາມໄດ້ ລ ະກະເອົາໄປຂະເໝນໄດ້ ກະເອົາມາໄທໄດ້ ຄັນວ່າຈັບແທ້ໆກໍແລ່ນເຂົ້າປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ຂອງສາມປະເທດ ສີ່ປະເທດນີ້ໄດ້ນີ້ນະ ແຖວດົງກັນທຸງ ຫຼືວ່າສາມຫຼ່ຽມ ທີ່ວ່າຊາຍແດນລາວ ໄທ ຂະເໝນ ຫວຽດນ າມຕິດກັນນີ້ກໍສີ່ຫຼ່ຽມຊະ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ມັນເຄີຍມີຂ່າວດັງກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດບໍ່ ອັນນັ້ນກະ ກະຖືວ່າມີ ເຄີຍມີ ແຕ່ກະ ກະຫ່າງໆ ຫ່າງໆແດ່ເນາະ ເພາະວ່າ ຢູ່ ຢູ່ແຖວອຸບົນ ແຖວສີສະເກດ ສຸລິນ ແຖວນັ້ນເນາະ ກະສິມີພື້ ນທີ່ເປັນທາງບົກຕິດກັນ ແຕ່ວ່າກະສິມີໜ່ວຍທະຫານ ໜ່ວຍທະຫານຈະຕັ້ງ ຕັ້ງກອງກຳລັງເປັນ ເປັນຈຸດເປັນຈຸດ ເພື່ອທີ່ຈະສະກັດກັ້ນພວກຢາເສບຕິດ ພວກອາດຊະຍາກຳພວກນີ້ ລະກະມີການຕະເວນທາງຖະ ໜົນກັນ ກັນຕະຫຼອດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະໃຫ້ເຮັດໃຫ້ ພວກ ອ່າ ຄ້າຢາເສບຕິດນີ້ກະ ກະຢ້ານ ກະບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍນຳໄອ້ຢາເສບຕິດໄປ ໄປຂ້າມທາງພຸ້ນເນາະ ອືມ ເພາະວ່າ ອັນ ຊາຍແດນສາມສີ່ປະເທດຕິດກັນຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງໄ ທ ຫຼືວ່າລາວ ຫຼືວ່າຫວຽດນາມ ຫຼືວ່າພາກເໜືອຂອງປະເທດຂະເໝນນີ້ ມັນເຄີຍມີປະຫວັດທີ່ວ່າມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍ ດົງກັນທຸງ ອັນ ເພາະວ່າສະໄໝເຈັດສິບແປດສິບ ອັນ ມັນເປັນເຂດແດນທີ່ວ່າມີການເອົ າປືນເຊກາເຊມາແຈກຢາຍກັນ ທີ່ວ່າຂະເໝນແດງເອົາມາແຈກຢາຍ ແຕ່ວ່າເອົາໄປເອົາມາ ຝ່າຍລາວໄປເອົາເລື້ອຍໆ ໄປເທື່ອໃດກໍໄປເອົາແຕ່ປືນ ລະເຂົາລະຖາມວ່າ ເອົາ ເປັນຫຍັງເອົາແຕ່ປືນ ເຈົ້າຄື ບໍ່ເອົາລູກ ກໍແປວ່າເຈົ້າບໍ່ຍິງຕົວະຫັ້ນສິ ກະເລີຍເຂົາບໍ່ໃຫ້ປືນແກ່ຝ່າຍລາວອີກຊັ້ນນະ ອັນ ອັນນີ້ມັນກໍເປັນບັນຫາດ້ວຍນີ້ລະ ທີ່ວ່າແຖວ ອັນ ສາມຫຼ່ຽມ ຫຼືວ່າສີ່ຫຼ່ຽມພາກໃຕ້ນີ້ ແມ່ນວ່າມັນອາດຈະມີການລະມັດລະ ວັງຫຼາຍໃນການຍາມຊາຍແດນໄທນີ້ກໍ ແລ້ວບັນຫາໜຶ່ງນີ້ຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ສຳລັບທີ່ວ່າເພິ່ນ ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າສຳເລັດນີ້ກໍ ພວກເພິ່ນໄດ້ເອີ່ຍ ຫຼືວ່າໄດ້ໃຫ້ວີ່ແວວບໍ່ວ່າ ຄວາມສຳເລັດນີ້ມັນຊິຍືນຍາວໄປ ຮອດໃສ ອັນນີ້ນອກຈາກຄວາມຮ່ວມມືໂຕນີ້ກໍເປັນຄວາມມື ຄວາມຮ່ວມມືທີ່ ທີ່ເປັນຄວາມຮ່ວມມື ອ່າ ມີການຈັດປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນກັນປະຈຳປີທຸກປີ ລະກະຫາ ຫາແນວທາງປາບປາມພວກຢາເສບຕິດນີ້ໃຫ້ທັນສະ ໄໝຂຶ້ນ ພະຍາຍາມຫາເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ລະກະເລື່ອງຂອງການຂ່າວ ພັດທະນາເລື່ອງຂອງການຂ່າວ ໃຫ້ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຄິດວ່າຄວາມຍັ່ງຍືນໃນການປາບຢາເສບຕິດກະສິມີການ ອ່າ ລ່ວມໄມ້ລ່ວມມືກັນແບບໄລຍະຍາວ ລະກະຍັ່ງຍືນຕະຫຼອດໄປເນາະ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ໄລຍະຍາວລະ ມັນ ມັນໂພດຍາວມາແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ເຊັ່ນພໍ່ເຖົ້າກະມີແຕ່ຢາຝິ່ນ ຕໍ່ລົງມາເຊັ່ນພໍ່ເຊັ່ນແມ່ກະມີຢາຝິ່ນກັບເຮໂ ຣອີນ ບາດນີ້ເຊັ່ນເຮົາຫັ້ນສິກະມີຢານັ້ນຢານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ບາດນີ້ເຊັ່ນ ລູກເຮົາຫັ້ນສິ ມັນຍັງມີຢາຝິ່ນແດ່ ລະກະຢາເຮໂຣອີນແດ່ ມີຫຼາຍທີ່ສຸດລະແມ່ນຢາເສບຕິດທີ່ວ່າຢາບ້າ ຢາໄອສ໌ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນແປວ່າແທນທີ່ມັ ນຊິໝົດລົງ ມັນທະວີຂຶ້ນຊ້ຳ ອັນນີ້ກະແປວ່າຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າມັນບໍ່ສຳເລັດວ່າຊັ້ນເດາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ເລື່ອງຂ່າວໆທີ່ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບໃນມື້ນີ້ ກໍຂໍຂອບພ ະເດດພະຄຸນທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາລາຍງານໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານສຳເລັດ ສຳດີ ນິໄສລາຍງານ SBS